ທັງສະຫະລັດ ແລະ ອີກຫຼາຍໆ 10 ປະເທດ ຕ່າງກໍພາກັນປະຕິຍານວ່າ ຈະປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນ ເພື່ອພະຍາຍາມຮັບມືກັບການຊື້ຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ທັງຈະຖືວ່າມັນເປັນອາດຊະຍາກຳທີ່ຮ້າຍກາດ ລຸນຫຼັງ ກອງປະຊຸມທີ່ນະຄອນຫຼວງລອນດອນ ການຊື້ຂາຍສັດປ່າທີ່ພວມໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ ງາຊ້າງ ຈຳພວກນໍແຮດ ແລະ ກະດູກເສືອ ມີມູນຄ່າປະມານ 17,000 ລ້ານໂດລາ ໃນແຕ່ລະປີ ທັງຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສັດຈຳພວກດັ່ງ ກ່າວເປັນຫຼາຍຮ້ອຍຊະນິດ ຕົກໄປສູ່ການສູນພັນ ເຊິ່ງ Henry Ridgwell ໄດ້ລາຍງານມາຈາກກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທີ່ສາລີຈະນຳສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ມື້ຝຶກຝົນອົບຮົມພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ໃນແນວໜ້າ ກໍມີພວກເຝົ້າຍາມຊ າຍແດນ ແລະ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສັດປ່າຈາກເຄນຢາ ແລະ ແທນຊາເນຍ ຊຶ່ງພວມໄດ້ຮັບການອົບຮົມໃຫ້ຮູ້ບົ່ງບອກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງສັດ ເຊິ່ງມັກຈະຖືກປອມແປງຊຸກເຊື່ອງ ໃສ່ໄວ້ຢູ່ໃນລົດຂົນສົ່ງ ຫຼື ລົດຊະນິດ ອື່ນໆ ພວກສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຍຶດໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍຊີວິດສັດປ່າຂອງເຄນຢາ ຊຶ່ງວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງມີໄວ້ໃຫ້ເຮັດຫຼາຍຢູ່ ທ່ານນາງ ເຟ ຄູວາດ ຈາກອົງການເງິນທຶນສາກົນເພື່ອດູແລສັດປ່າ ກ່າວວ່າ Only 50% of those that are convened here for this training this week could recognize elephant ivory. ພຽງ 50 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ຂອງພວກມາປະຊຸມຢູ່ນີ້ໃນອາທິດນີ້ ທີ່ຮູ້ຈັກວ່າງາຊ້າງເປັນແບບໃດ ມີພຽງຄົນດຽວໃນຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 40 ຄົນ ທີ່ຮູ້ຈັກວ່າເກັດລິ່ນເປັນແບບໃດ ຊ່ອງວ່ າງຂອງພວກທີ່ຮູ້ກັບພວກບໍ່ຮູ້ ພາໃຫ້ການຕໍ່ສູ້ກັບການຊື້ຂາຍສັດປ່າ ເປັນຫົວຂໍ້ສຳຄັນໃນກອງປະຊຸມທີ່ລອນດອນ

ທີ່ຈະຮັບມືກັບອາດຊະຍາກຳຊີວິດສັດປ່າ ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນ ໃນການຢຸດຢັ້ງການສົ່ງຂຽນອາວຸດປືນ ແລະ ຢາເສບຕິດຜ່ານຊາຍແດນຂອງພວກທ່ານ ມັນເປັນອຸດສາຫະກຳທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕ ການ ລັກລອບຊື້ຂາຍງາຊ້າງ ແມ່ນໄດ້ມີຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາ ພວກແຮດໄດ້ຖືກຂ້າເປັນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 1,300 ໂຕ ສະເພາະໃນປີ 2015 ພວກເສືອເອເຊຍໄດ້ຫຼຸດຈຳນວນລົງ 95 ເປີເຊັນ ໃນປີກາຍນີ້ ພວກຮັກສາສັດປ່າໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນໃນໜ້າທີ່ ທ່ານ Jeff

ຄວາມປະພຶດອັນເປັນອາຊະຍາກຳຂອງພວກເຂົາເປັນໄພຕໍ່ສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນຕ່າງໆເສື່ອມໂຊມ ເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມຂາດຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ ທັງສົ່ງຄຽນຈຳນວນເງິນນັບເປັນພັນໆລ້ານໂດລາ ໄປສູ່ພວກກະທຳຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແບບຜີມານຢູ່ໃນໂລກ ພວກອາຊະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງຖືກຢຸດຢັ້ງ ແລະ ຢຸດຢັ້ງໃຫ້ໄດ້ ສັດທີ່ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຈຳພວກສັດໃຫຍ່ທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ພວກເຈົ້າ ໜ້າທີ່ເປຣູກ່າວວ່າ ມີກົບຫຼາຍກວ່າ 12,000 ໂຕ ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຢ່າງໃຫຍ່ຢູ່ໃນທະເລສາບຕີຕີກາກາ ທີ່ຖືກຂ້າໃນຮອບ 5 ປີຜ່ານມາ ເພື່ອນຳເອົາມາປະສົມເຮັດເປັນນ້ຳດື່ມ ເປັນອັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າເປັນຢາດີ ທັງໆທີ່ ບໍ່ມີການພິສູດໄດ້ທາງວິທະຍາສາດກໍຕາມ

ຕະຫຼາດດັ່ງກ່າວ ທັງກະຕຸ້ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການງາຊ້າງ ທັງສາມາດເຮັດໃຫ້ງາຊ້າງໄດ້ຜ່ານໄປຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໄປສູ່ການຄ້າຂາຍທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແຕ່ວ່າບັນຫາດຽວກັນນີ້ ກໍແມ່ນຍັງມີຢູ່ສຳ ລັບພວກເສືອ ທ່ານກໍຮູ້ດີຢູ່ແລ້ວຕິເນາະ ວ່າການຊື້ຂາຍຜະລິດຕະພັນຈາກກະດູກເສືອລາຍແມ່ນເປັນສິນຄ້າລາຍໃຫຍ່ ທ່ານ White ກ່າວວ່າ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງໃນປັດຈຸບັນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນວ່າໄດ້ມີການອະ ນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ອາວຸດ ລວມທັງປືນ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາຊື້ຂາຍເຖື່ອນຊີວິດສັດປ່າ ແຕ່ການໃຊ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ໃນຄຳປະກາດການມ້ວນທ້າຍນັ້ນ ພວກເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນໃນການຮັບມືກັບການຊື້ຂາຍເຖື່ອນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ໂດຍຖືວ່າ ມັນເປັນອາຊະຍາກຳທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງ ພວກລົນນະລົງທັງຫຼາຍພາກັນເວົ້າວ່າ ການທົດສອບອັນແທ້ຈິ ງກໍຄືວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະນຳເອົາຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວໄປປະຕິບັດໄດ້ໄວປານໃດ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA